بۇ يىل بەشىنچى ئايدا خىتاينىڭ مال ئېكسپورتى ئۆتكەن يىلدىكىگە قارىغاندا يەتتە پۈتۈن ئوندىن بەش پىرسەنت چۈشۈپ كەتكەن بولۇپ مۆلچەردىكىدىن خېلىلا تۆۋەن بولغان ئامېرىكىنىڭ ئىقتىساد خەۋەرلىرى قانىلى بولغان سىي ئېن بىي سىي تورىنىڭ بۇ ھەقتە بەرگەن خەۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە خىتاينىڭ مال ئېكسپورتىدىكى بۇ تۆۋەنلەش دۇنيا مىقياسىدا خىتاي ماللىرىغا بولغان ئېھتىياج ۋە قىزىقىشنىڭ تۆۋەنلەۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىۋاتقان بولۇپ خىتاينىڭ دۇنيانىڭ ئىككىنچى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدىسى بولۇشتەك ئورنىنىڭ كەلگۈسىدە ئانچە مۇستەھكەم بولمايدىغانلىقىنىڭ بىشارىتى ئىكەن خىتاينىڭ تۆتىنچى ئايدىكى مال ئېكسپورت مىقدارى ئۆتكەن يىلدىكىگە قارىغاندا ئاشقان بولسىمۇ بەشىنچى ئايدا بىراقلا چۈشۈپ كەتكەن مۇتەخەسسىسلەر بۇنىڭ ئالتىنچى ئايدىمۇ داۋاملىشىدىغانلىقىنى بەلكى بۇنىڭ ئۇزاق مەزگىللىك ئىقتىسادىي چۆكۈشنىڭ باشلىنىشى ئىكەنلىكىنى چۈنكى خىتاينىڭ تاشقى سودىغا تايىنىپلا ئىقتىسادنى گۈللەندۈرەلمەيدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان خەۋەردە ئېيتىلىشىچە خىتاينىڭ بەشىنچى ئايدا ئامېرىكىغا قىلغان مال ئېكسپورتى بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان ئون بەش پىرسەنت چۈشۈپ كەتكەن

ئامېرىكىدىكى تېسلا شىركىتى خوجايىنى ئېلان ماسك بىلەن ئامېرىكىنىڭ ئەڭ چوڭ بانكىلىرىدىن بولغان جې پې مورگان باش ئىجرائىيە ئەمەلدارى جېيمى دېموننى قىزغىن كۈتۈۋالغان ئىدى.
ئامېرىكىغا ھەر تۈرلۈك ئەرزان باھالىق كىيىم كېچەك ئېكسپورت قىلىۋاتقان شېيىن شىركىتىنىڭ ھازىرقى بازار قىممىتى ئاتمىش ئالتە مىليارد دوللارغا يېتىپ، زارا ۋە ئەچ ئەند ئەم بىلەن رىقابەتلىشەلەيدىغان ھالغا كەلگەن. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ ئالتىنچى ئىيۇن كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە، شېيىن ماركىسى ھازىر يېڭىدىن كۆتۈرۈلۈۋاتقان كىيىم-كېچەك چولپىنى بولۇپ، دۇنيانىڭ ھەممە يېرىنى قاپلاشقا باشلىغان ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ۋە باشقا سودا قانۇنلىرىنىڭ بېسىمى خىتاينىڭ بۇ ساھەدىكى مال تەمىنلەش كۈچىنى توسۇپ قالالمىغان. شېيىن ماركىسى بەش دوللاردىن چاپان ۋە ئون بەش دوللاردىن لىپتىك-كۇسارلارنى سېتىش بىلەن داڭ چىقارغان بولۇپ، بۇنىڭدىكى ئاساسلىق سەۋەب مال باھاسىنىڭ ئەرزان، تۈرىنىڭ كۆپ خىل بولۇشى ئىكەن. باشقا داڭلىق كىيىم-كېچەك شىركەتلىرى شېيىننى، شەكىل، رەڭ ۋە ماركا نۇسخىلىرىمىزنى ئوغرىلىدى دەپ ئەرز قىلىپ ئاقتۇرالمىغان. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، شېيىن كىيىملىرىنىڭ باھاسىنىڭ ئەرزانلىقى ئۇنىڭ رىقابەت ئىقتىدارىنى تېز ئۆستۈرگەن. بۇ شىركەت خىتايدا ئايفون ئىشلەيدىغان فۇشكاڭ شىركىتىگە ئوخشاش ئەرزان ئەمگەك كۈچىنى ئىشلىتىدىكەن. ئىش ھەققى تۆۋەن ئىكەن. بولۇپمۇ بۇ شىركەتنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىنى ئىشقا سالىدىغانلىقى ئىزچىل دىققەت قىلىنىپ كېلىۋاتقان مەسىلە ئىكەن. شېيىن شىركىتى ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى سودا جېڭىدە ئوتتۇرىدىكى يوچۇقتىن پايدىلانغان شىركەتلەرنىڭ بىرى. بۇ شىركەت ئادەتتە سەكسەن دوللاردىن تۆۋەن مال زاكاز قىلىدىكەن-دە. ئامېرىكىغا سىرتتىن كىرگەن پوسۇلكىلارنىڭ قىممىتى سەككىز يۈز دوللاردىن تۆۋەن بولسا چېگرا بېجى ئالماسلىق دېگەن قانۇن بويىچە ئامېرىكىغا بىمالال كىرىپ، ئىستېمالچىلارغا يەتكۈزۈلىدىكەن. يەنە كېلىپ بۇ پوسۇلكىلارنىڭ كۆپىنچىسى تاموژنىدا قاتتىق تەكشۈرۈشتىن، يەنى شىنجاڭ پاختىسىدا ئىشلەنگەن مەھسۇلاتلارنى تەكشۈرۈش سىنىقىدىن ئۆتمەيدىكەن. شېيىن شىركىتى ھازىر ئامېرىكىدا خۇددى تىك توك شىركىتىگە ئوخشاش تالاش تارتىش ئۇسىدا قالغان شىركەت بولۇپ، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ يىگىرمە نەچچە ئەزاسى شېيىننىڭ پايلىرىنى ئامېرىكىدا بازارغا سېلىشتىن ئاۋۋال، ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سالغان سالمىغانلىقىنى جەزملەشتۈرۈش كېرەكلىكىنى تەلەپ قىلغان.
خىتاي ھۆكۈمىتى بىڭتۈەننى جەنۇبقا كېڭەيتىش سىياسىتىنى جىددىي ئىجرا قىلىۋاتقان پەيتتە بىڭتۈەن تەۋەسىدىكى قۇرۇمقاش شەھىرىنىڭ بەرپا قىلىنىش تارىخىنى تەشۋىق قىلىشقا باشلىغان كۆزەتكۈچىلەرنىڭ قارىشىچە بۇ ۋەزىيەتتىن خىتاينىڭ بىڭتۈەن ئارقىلىق چېگرانى ساقلاش تاكتىكىسىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدىكەن خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ يەتتىنچى ئىيۇن كۈنى چىقارغان خەۋىرىدە خوتەن ۋىلايىتىگە جايلاشقان بىڭتۈەن ئون تۆتىنچى دىۋىزىيە قۇرۇمقاش شەھىرىنىڭ قۇرۇلۇش تارىخى قىسقىچە بايان قىلىنغان ئۇنىڭدا ئېيتىلىشىچە بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىل ئون ئىككىنچى ئايدا خىتاي خەلق ئازادلىق ئارمىيەسىنىڭ بىر مىڭ سەككىز يۈز ئۈچ نەپەر ئەسكىرى ئۆلۈك دېڭىز دەپ نامى بار تەكلىماكان قۇملۇقىنى كېسىپ ئۆتۈپ خوتەنگە كىرگەن ئۇلار غەربىي شىمال دالا ئارمىيەسىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ بۈگۈنكى ئون تۆتىنچى دىۋىزىيە قىرىق يەتتىنچى تۈەننىڭ ئاساسىنى تىكلىگەنلەر ئىكەن خەۋەردىكى مەلۇماتلارغا قارىغاندا يەتمىش يىلدىن بۇيان ئون تۆتىنچى دىۋىزىيەدە ئۈچ يۈز نەچچە كونا ئەسكەر ۋە خوتۇنلىرى ئۆلگەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇلارنى خاتىرىلەش ئۈچۈن ئوتتۇز سەككىزىنچى پاراللېل قۇملۇق ئەسكەرلىرى خاتىرە باغچىسىنى قۇرۇپ بەرگەن ئۇيغۇر رايونىدىكى بىڭتۈەن ئورۇنلىرى ئۆز ۋاقتىدا ئۇيغۇر رايونىغا ئەسكەر باشلاپ كىرگەن ۋاڭ جىننىڭ تەشەببۇسى بىلەن قۇرۇلغان چېگرا رايونىنى قوغدايدىغان ھەم ئىشلەپچىقىرىش بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ھەربىي ۋە مەمۇرىي بىرلىك بولۇپ بېيجىڭغا بىۋاسىتە قاراشلىق ھەربىي مۇلازىمەت ۋە لاۋازىمەت ئورنىغا ئايلاندۇرۇلغان سىياسىي كۆزەتچى ئىلشات ھەسەننىڭ قارىشىچە ئاتالمىش قۇرۇمقاش شەھىرىنىڭ تارىخىدىن خىتاينىڭ بىڭتۈەن ئارقىلىق چېگرانى ساقلاش تاكتىكىسىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدىكەن ئۇنىڭ ئېيتىشىچە يەنە بۈگۈنكى كۈندە بىڭتۈەن ئۇيغۇر رايونىدىكى ئەڭ مۇھىم دېھقانچىلىق رايونلىرى ۋە ئىقتىساد بەلبېغىنى ئىگىلىگەن خىتاينىڭ دۆلەت كارخانىلىرى مەركەزلەشكەن خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەرىكىتىگە ھەمكارلىشىۋاتقان غايەت زور ھەربىي ۋە ئىقتىسادىي تايانچقا ئايلانماقتا بىڭتۈەننى جەنۇبقا كېڭەيتىش بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنى بىرلەشتۈرۈش نامىدىكى ستراتېگىيىلىك پىلاننىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ مەۋجۇتلۇقى خىتاي ئۈچۈن تەھدىت دەپ قارالغانلىقىدىن بولغان ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك باش ئەلچىسى راشاد ھۈسەيىن ئالتىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى تويىت يوللاپ خىتايدىكى مۇسۇلمانلارنىڭ ئېتىقادى ۋە دىنىي پائالىيەت سورۇنلىرىنىڭ خىتايلاشتۇرۇلۇش تەھدىتىگە ئۇچراۋاتقانلىقىنى، ئۇلارنىڭ دىنىي ئەركىنلىكىنى قوغداش كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن. ئۆتكەن ئاينىڭ ئاخىرىدا يۈننەندىكى ناجيايىڭ مەسچىتىنىڭ شەكلى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراش ئالدىدا يەرلىك مۇسۇلمانلار بىلەن خىتاي ساقچىلىرى ئوتتۇرىسىدا توقۇنۇش يۈز بەرگەن ئىدى. بۇ ۋەقە سىئېنئېن ۋە ئەل جەزىرە قانىلىدا بېرىلگەن بولۇپ، راشاد ھۈسەيىن بۇ خەۋەرلەرگە قوشۇپ چىقارغان تويىتىدا ناجايىڭ مەسچىتىنىڭ شەكلىنىڭ بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىشىغا قارشىلىق بىلدۈرگەن تۇڭگان مۇسۇلمانلىرىنى قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. سىئېنئېن ۋە ئەل جەزىرەنىڭ بۇ خەۋەرلىرىدە يەنە مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ تۇتقۇن قىلىنغانلىقى، مىڭلىغان مەسچىتلەرنىڭ چېقىلغانلىقى ئەسكەرتىلگەن ئىدى. راشاد ھۈسەيىن مۇنداق دەپ يازغان، بۇ ۋەقە خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ دىنىي ئەركىنلىك ۋە پىكىر ئەركىنلىكىگە زەربە بېرىشنى كۈچەيتىۋاتقانلىقىنىڭ يەنە بىر مىسالى. كۆپلىگەن دوكلاتلار خىتايدىكى يەرلىك ھۆكۈمەتلەرنىڭ، جۈملىدىن شىنجاڭ ۋە تىبەت ھۆكۈمەتلىرىنىڭ شۇ جايدىكى مەسچىت ۋە دىنىي پائالىيەت سورۇنلىرىنى چېقىپ ۋەيران قىلىۋەتكەنلىكىنى، بۇ جايدىكى مىللەتلەرنىڭ كىملىكى، ۋە ئۆرپ ئادەتلىرىنى يوق قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ تۇرماقتا. بىز خىتاينى بۇ قانۇنسىز قىلمىشلىرىنى توختىتىشقا داۋاملىق چاقىرىمىز. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسلامنى خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتى، دىنىي ئىدېئولوگىيەنى خىتايلاشتۇرۇش، مەسچىتلەرنى خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە قىلىش يوسۇنىدا داۋاملىشىۋاتقان بولۇپ، سىياسىي مەسىلىلەر مۇتەخەسسىسى ئەركىن ئەكرەم بۇ ھەقتە رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە، خىتاينىڭ ئەمەلىيەتتە ئىسلام دىنىنى ئەرەبچە ئىسلام، خىتايچە ئىسلام دەپ ئىككىگە بۆلۈپ، ئىسلامغا بۇزغۇنچىلىق قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى. راشاد ھۈسەيىننىڭ تويىتىغا چۈشكەن ئىنكاسلاردا،

بۇ بىر قانچە سىياسىي تەدبىردە جەنۇبىي شىنجاڭ تارىم ئىقتىساد بەلبېغى تەسەۋۋۇرى تۇنجى قېتىم ئوتتۇرىغا قويۇلغان بولۇپ پۈتكۈل شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش نۇقتىسىدىن جەنۇبىي شىنجاڭنى گۈللەندۈرۈش پىلانىنى تۈزۈش جەنۇب بىلەن شىمالنىڭ ئىقتىسادىنى ماس قەدەمدە راۋاجلاندۇرۇش قۇرۇلمىسى شەكىللەندۈرۈش قاتارلىقلار ئوتتۇرىغا قويۇلغان خىتاي ھۆكۈمىتى يەنە بۇ رايوندىكى بىڭتۈەننىڭ بىرىنچى ئىككىنچى ئۈچىنچى ۋە ئون تۆتىنچى دىۋىزىيەسى ۋە بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىنى جەنۇبىي شىنجاڭ ئۇقۇم دائىرىسىگە كىرگۈزگەن بولۇپ بۇنداق قىلىشتىكى مەقسىتىنىڭ پۈتكۈل جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ ئومۇمىي تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىنقى يىللاردىن بېرى بىڭتۈەننى جەنۇبتا تەرەققىي قىلدۇرۇش جەنۇبنىڭ نوپۇسىنى ئەلالاشتۇرۇش سىياسىتىنى يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان بولۇپ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان جەنۇبتىكى ۋىلايەتلەرنى مەركەز قىلىپ سىستېمىلىق شەكىلدە ئۇيغۇرلارنى لاگېر ۋە تۈرمىلەرگە سولاپ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىپ ئۇيغۇر ئاياللىرىنى تۇغماس قىلىش تەدبىرىنى كۈچەيتىپ ئۇيغۇر نوپۇسىنى ئازلىتىپ ئىقتىسادىنى ۋەيران قىلغان ئىدى يېقىندا قەشقەردە ئېچىلغان پۇقراۋى كارخانىلارنىڭ جەنۇبىي شىنجاڭنى تەرەققىي قىلدۇرۇش تۈرلىرىگە مەبلەغ سېلىش ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق يىغىنىدا ما شىڭرۇي جەنۇبتىكى ۋىلايەتلەرنى سەككىز چوڭ ئىقتىسادىي تۈر ۋە ياۋرو ئاسىياغا سوزۇلغان ئىقتىسادىي بەلباغنىڭ تايانچ بازىسى قىلىش ھەمدە نوپۇسنى ئەلالاشتۇرۇش ھەققىدە سۆز قىلغان ئىدى تەتقىقاتچى ئادرىيان زېنز بۇ ھەقتە رادىيومىزغا بەرگەن زىيارىتىدە خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىنىڭ جەنۇبىدا بايلىق قېزىشقا ئەھمىيەت بېرىۋاتقانلىقىنى چۈنكى بۇ بايلىقلارنىڭ خىتاي ئۈچۈن تولىمۇ مۇھىملىقىنى ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ نوپۇسىنى ئەلالاشتۇرىمىز دېگەن نامدا ئۇلارنىڭ سانىنى ئازايتىپ بۇ رايونغا خىتاي كۆچۈرۈشنى كۆپەيتىشنى مەقسەت قىلغانلىقىنى شۇڭا بۇ رايوننى ستراتېگىيىلىك نۇقتىدىن بەكمۇ مۇھىم دەپ قاراۋاتقانلىقىنى ئېيتقان ئىدى

بىر قانچە يىلدىن بېرى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنماقتىكەن. تەۋەلىكتىكى كەنت مەسئۇلى ۋە مەزكۇر فابرىكىنىڭ ئامانلىق خادىمىنىڭ پاش قىلىشىچە، ئىشچىلار كۈنىگە ئون تۆت سائەت ئەتراپىدا ئىشقا سېلىنغان ۋە ئايلىق مائاشى ئۈچۈن ئاران ئۈچ يۈز يۈەن ئەتراپىدا ھەق بېرىلگەن. ئۇلارنىڭ ئىشتىن ۋاز كېچىشىگە، ھەتتا ئىشتىن چۈشۈپ ئۆيىگە قايتىشىغىمۇ رۇخسەت قىلىنمىغان. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇردىن بۇ ھەقتىكى مەلۇماتلارنى ئاڭلايسىلەر.
توردىكى ماتېرىيالدا تونۇشتۇرۇلۇشىچە، ۋەنخې كىيىم-كېچەك شىركىتى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى مارالبېشىنىڭ ئاناركۆل يېزىسىدا قۇرۇلغان. شىركەتنىڭ قانۇنىي ۋەكىلى ياڭ يۇچىڭ ئىسىملىك بىر خىتاي بولۇپ، بۇ شىركەتنىڭ فابرىكىسى مەكتەپ فورمىسى قاتارلىق كىيىم-كېچەك تۈرلىرىنى ئىشلەپچىقىرىدۇ. مەزكۇر ماتېرىيالدا شىركەتنىڭ بىر مىليون يۈەن مەبلىغى بارلىقى قەيت قىلىنغان، ئەمما جەمئىي قانچىلىك ئىشچى-خىزمەتچىسى بارلىقى يېزىلمىغان.

ئۇنىڭ دېيىشىچە، بۇ زاۋۇتتىكى ئىشچىلار ئەتىگەن سائەت يەتتىدىن كەچ سائەت ئون بىرگە قەدەر كۈنىگە جەمئىي ئون تۆت سائەتتىن

بېجىرەك. ئارىلىقتا ئۇلارغا چۈشلۈك ۋە كەچلىك تاماق ئۈچۈن ئىككى سائەتلا دەم ئېلىش ۋاقتى بېرىلىدۇ.
يەنى بۇ ئون تۆت سائەت كۈنىگە ئون تۆت سائەت ئىشلەيدۇ دېگەن گەپ ئۇنداقتا. ھەئا.
مەزكۇر كەنت كادىرىنىڭ مەلۇم قىلىشىچە، جىددىي بىر ئەھۋال بولمىغىچە بۇ ئىشچىلارنىڭ ئىش ئورنىدىن ئايرىلىشىغا، يەنى ئۆيىگە قايتىشىغا ھەتتا فابرىكا قورۇسىدىن سىرتقا چىقىشىغا رۇخسەت بېرىلمەيدۇ. ئۇ زاۋۇتنىڭ ئىچىگە كىرىپ چىقىشى ئەركىنمۇ؟ ئۆزلىرى خالىغان ۋاقتىدا كىرىپ، خالىغان ۋاقتىدا چىقامدۇ ياكى رۇخسەت بىلەن كىرىپ، رۇخسەت بىلەن چىقامدۇ؟ باش چىققىلى قويمايدىكەن بالام باركەن داۋالىنى جۈدە توق بېشقا ھەم كەللەمنى باسسا ئېچىلىدىغان ھەم ئېتىۋاتسا ئېتىلىدىغان چۇ ھەم ئاشۇنداق. فابرىكىنىڭ ئېلېكترونلۇق ئېچىلىپ يېپىلىدىغان دەرۋازىسىدا بىر بىخەتەرلىك خادىمى بار بولۇپ.

ئۈچ يۈز يۈەن مائاش ئالىدۇ. ئۇ تونۇيدىغان بىر ئائىلىنىڭ قىزى بۇ فابرىكىدا بىر يىلدا ئىككى مىڭ ئىككى يۈز يۈەنلا مائاش ئاغان. ئايلىق مائاشى يۈز سەكسەن يۈەن ئەتراپىدا توغرا كەگەن.
زاۋۇتتا مائاشىنى قانداق بېكىتتى؟
ئايلىقىنى. ئايلىقىنى گاي ئايدا ئۈچ يۈز كوي، گاي ئايدا يۈز كوي بېكىتتى. ئىككىسى دەپ ئايلىقىنى ئۆيى تاپقان پۇلى دەپ ئالدى كەينى ئىككى مىڭ كوي پۇل تاپقان بولاتتى.
مەزكۇر كەنت كادىرى بۇ فابرىكىدىكى ئىشچىلارنى.
مۇئەللىم دەپ ئاتالغان.
تۇرسۇنگۈل مەمتىمىن بىلەن بىخەتەرلىك خادىمى باشقۇرىدىغانلىقى، بۇ ئىككىسىنى بولسا فابرىكا باشلىقى بولغان بىر خىتاي ئەر-ئايالنىڭ باشقۇرىدىغانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ.
ئۇنىڭدىن باشقا ئۇ يەردە ئىشلەيدىغان خەنزۇلارمۇ بارمىكىن، يوقمىكىن؟ ئىشلەيدىغان خەنزۇدىمۇ ئون بەش خەنزۇ باركەن. نېمە ئىش قىلىدىكەن؟ ئۇ ئەر خوتۇن ئىككىسى شۇ زاۋۇتنىڭ ئىگىلىرى مۇشۇ مارالبېشىدىكى خەنزۇلارمىكىن يا بۇ يېڭى كەلگەنلەرمىكىن ئۇنداقتا بۇ زاۋۇتنى ھازىر ماڭدۇرۇۋاتقان، شۇ تۇرسۇنئاي، دەرۋازا قاراۋاتقان بالا، ئاندىن ئەر خوتۇن ئىككى، شۇ تۆت ئادەم باشقۇرۇۋاتقان، ماڭغۇزىۋاتقان زاۋۇت دېگەن گەپ ئۇنداقتا بۇ يەردە. ئىشچىنىڭ.
توردىكى تونۇشتۇرۇشتا، ۋەنخې شىركىتىنىڭ ساھىبى ياڭ يۇچىڭنىڭ ئەسلىدە خېنەن جىڭجۇلۇق بىر كارخانىچى ئىكەنلىكى، ئۇنىڭ شىركىتىنىڭ كىيىم لايىھەلەش پىششىقلاپ ئىشلەش ۋە سېتىشتىن باشقا، دېزىنفېكسىيە بۇيۇملىرى ۋە ماسكا قاتارلىق تېببىي خادىملارنىڭ قوغداش ئۈسكۈنىلىرىنى سېتىش، تاشقى سودا بىلەن شۇغۇللىنىش قاتارلىق سودا ۋە مۇلازىمەت قىلىشقا ھوقۇقلۇق ئىكەنلىكى قەيت قىلىنغان. ئۇنىڭ بۇ سودا مۇلازىمەت دائىرىسىنىڭ كەڭلىكى ۋە ئاساسلىق خېرىدارىنىڭ دۆلەت ئىگىلىكىدىكى قۇرۇلۇشلار ئىكەنلىكى، ياڭ يۇچىڭنىڭ رايوندىكى ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى بىلەن بولغان قويۇق بىر ئالاقىسىدىن بېشارەت بەرمەكتە.
ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونىي بلىنكېن سەئۇدى ئەرەبىستانغا يېتىپ بېرىپ، ئۇ يەردىكى رەسمىي زىيارىتىنى باشلىغان. بۇ دەل ئوتتۇرا شەرق دۆلەتلىرى ھازىر خىتاي بىلەن مۇناسىۋىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇۋاتقان بىر مەزگىلدە ئېلىپ بېرىلغان. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلارنى مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىلەر.
ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئەنتونى بلىنكېن ئالتىنچى ئىيۇن سەيشەنبە كۈنى سەئۇدى ئەرەبىستانغا يېتىپ بارغان ۋە ئۇ يەردە سەئۇدى ئەرەبىستان ۋەلىئەھدى مۇھەممەد بىن سالمان بىلەن كۆرۈشكەن ئىككى تەرەپنىڭ ئۇچرىشىشى ھەققىدە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى ئىككى تەرەپنىڭ ئوتتۇرا شەرق ۋە باشقا رايونلاردا مۇقىملىق بىخەتەرلىك ۋە گۈللىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەردىكى ئورتاق كۆز قاراشلىرىنى مۇئەييەنلەشتۈرگەنلىكىنى بىلدۈرگەن

رۇسىيەنىڭ ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىشى ۋە سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ خىتاينىڭ يېتەكچىلىكىدە ئىران بىلەن كېلىشىم ھاسىل قىلىشى ھەمدە يەنە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىنىڭ يازغۇچىسى جامال خاسوگىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشىگە ئوخشاش مەسىلىلەر تۈپەيلىدىن يىرىكلىشىپ قالغان ئەل جەزىرە تېلېۋىزىيەسى تورىدا ئېلان قىلىنغان ئوتتۇرا شەرق ئامېرىكىدىن ئۇزاقلىشىپ خىتايغا يېقىنلىشىۋاتامدۇ ماۋزۇلۇق مۇلاھىزە ماقالىسىدە دېيىلىشىچە سەئۇدى ئەرەبىستان ھازىرغا قەدەر ئامېرىكىنىڭ نېفىت ئىشلەپچىقىرىش مىقدارىنى ئاشۇرۇش تەلىپىنى رەت قىلىپ كەلگەن ئەمما موسكۋا بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى ياخشىلاپ پۇتىننى قوللايدىغانلىقىنى ئىپادە قىلغان ئۇ يەنە ئۆتكەن يىلنىڭ ئاخىرىدا خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭنى كۈتۈۋالغان ۋە خىتاي پارس قولتۇقى ھەمكارلىق كېڭىشى يىغىنى ۋە خىتاي ئەرەب دۆلەتلىرى باشلىقلار يىغىنىغا ساھىبلىق قىلغان شۇنىڭدىن كېيىن ئىران بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنىمۇ خىتاينىڭ تەۋسىيىسى بويىچە نورماللاشتۇرغان ئىكەن ئامېرىكا بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەردىكى بۇ يېڭى پوزىتسىيە پەقەت سەئۇدى ئەرەبىستان ئۈچۈنلا ئەمەس بەلكى ئوتتۇرا شەرققە ئورتاق ھادىسە ئىكەن مەسىلەن سەئۇدى ئەرەبىستان ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى ۋە مىسىر قاتارلىق ئوتتۇرا شەرقتىكى ئالتە دۆلەت يېقىندا خىتاي باشچىلىقىدىكى ئالتۇن كېسەك دۆلەتلىرى ھەمكارلىقىغا قاتنىشىشنى تەلەپ قىلغان تۈركىيەدىكى ھاجىتېپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندىنىڭ دېيىشىچە ئوتتۇرا شەرقتىكى دۆلەتلەر خىتاي بىلەن ھەمكارلىقنى كۈچلەندۈرۈشنى ئارزۇ قىلىۋاتقان بولۇپ ئۇنىڭ ئاساسلىق سەۋەبى خىتاينىڭ بىر مۇقىم بازار بولۇشى ھەمدە بۇ دۆلەتلەرگە قارىتا كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى قاتارلىق سىياسىي بېسىملارنى قىلماسلىقىدىن ئىكەن.
ئوتتۇرا شەرق

ئوتتۇرا شەرقتىكى دۆلەتلەر بىلەن مۇناسىۋەتلەرنى تەرەققىي قىلدۇرغان ۋاقتىدا بۇنداق بىر سىياسىي بېسىم بولمايدۇ، بولسىمۇ ئاز بولىدۇ ھەمدە بۇ قىممەت قاراش جەھەتتىنمۇ بىر بېسىم يوق. يالغۇزلا مۇناسىۋەتنى يېقىنلاشتۇرۇش ئۈچۈنلا باردە. ئىككىنچى بىر مەنپەئەت بولسا بۇ ئىقتىسادىي، ئەنئەرگى مۇناسىۋەتلەر. ھەمدە خىتاي مۇشۇ ئەنەرگى جەھەتتە يۈزدە يەتمىش سىرتقا بېقىنغان. خىتايدەك بىر بازار يەنى مۇقىم بىر بازارنى تېپىش ئاسان بولمايدۇ ھەمدە ئوتتۇرا شەرقتىكى نۇرغۇن دەۋلەتلەرنىڭكى بىرىنچى تىجارىي شېرىكى مۇشۇ خىتاي بولۇۋاتىدۇ بۇرۇن ئامېرىكا غەرب ياۋروپا ئىدى.

تېخى يېقىندا خىتاي ئەرەب دۆلەتلىرى ھەمكارلىق مۇنبىرىنىڭ ئون سەككىزىنچى قېتىملىق باشلىقلار ئۇچرىشىشى ئۈچۈن خىتايغا بارغان ئەرەب دۆلەتلەر ئىتتىپاقى ۋەكىللەر ئۆمىكى ئۇيغۇر ئېلىنى زىيارەت قىلىپ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئاقلاش تەشۋىقاتىنىڭ بىر پارچىسى بولغان ئىدى ئامېرىكىدىكى ئامېرىكا ئىسلام مۇناسىۋىتى كېڭىشىنىڭ ھۆكۈمەت ئىشلىرى بۆلۈمى مۇدىرى روبېرت ماكاۋنىڭ رادىيومىزغا دېيىشىچە ئوتتۇرا شەرق ئىسلام دۆلەتلىرى بۇ مەسىلىدە پۈتۈنلەي ئۆز مەنپەئەتىنى چىقىش قىلماقتا ئىكەن
بۇ ئەرەب دۆلەتلىرىنىڭ مەنپەئەتنى ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى ۋە غۇرۇرىدىن ئۈستۈن كۆرۈۋاتقانلىقىنىڭ بىر مىسالىدۇر. ئۇلارنىڭ بۇنداق قىلىشتىكى مەقسىتى تىجارەتنى يۈكسەلدۈرۈش ۋە خام نېفىتنى تېخىمۇ ياخشى باھاغا سېتىشتىن باشقا نەرسە ئەمەس. بىرلەشمە ئاگېنتلىقىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، گەرچە سەئۇدى ئەرەبىستان قاتارلىق ئوتتۇرا شەرق دۆلەتلىرى خىتاي بىلەن ھەمكارلىقنى كۈچەيتىۋاتقان بولسىمۇ، بىراق ئۇنىڭ يەنىلا ئامېرىكىغا ئېھتىياجى بار ئىكەن.

ۋاشىنگتوندىكى ئەرەب قولتۇقى دۆلەتلىرى ئىنستىتۇتىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك تەتقىقاتچىسى ھۈسەيىن ئىبىش بىرلەشمە ئاگېنتلىقىغا قىلغان سۆزىدە پەردە ئارقىسىدا بولۇپمۇ بىخەتەرلىك ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش مەسىلىلەرگە كەلسەك ئىككى تەرەپنىڭ مۇناسىۋىتى ئەمەلىيەتتە ئىلگىرىكىدىنمۇ كۈچلۈك دېگەن دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندىنىڭ قارىشىچە ئوتتۇرا شەرق نۆۋەتتە ئامېرىكا ۋە خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەرنى ياخشى تەڭشەپ ھەر ئىككى تەرەپتىن مەنپەئەت ئېلىشنىڭ كويىدا ئىكەن ئوتتۇرا شەرقتىكى دۆلەتلەر مەنچە خىتاي بىلەن يېقىنلىشىدۇ ئەمما ئامېرىكا ۋە غەربنى يۈزدە يۈز تاشلاپ قويمايدۇ شۇنىڭغا ھەم خىتاي بىلەن مۇناسىۋەتنى قويۇقلاشتۇرغاندەك غەرب دۆلەتلەر بىلەنمۇ مالۇم سەۋىيەدە مۇناسىۋەتنى يەنە داۋام قىلىدۇ دەپ ئويلايمەن بۇنداق بىر پەيتتە زىيان ئاز پايدىسى كۆپ بولىدۇ بىرلەشمە ئاگېنتلىقىنىڭ دېيىشىچە، ھازىر نېفىتنىڭ ھەر باكىنىڭ باھاسى يۈز دوللاردىن تۆۋەن بولغاچقا، نېفىت باھاسى ۋاشىنگتون ئۈچۈن ئۇنچە جىددىي مەسىلە ھېسابلانمايدىكەن. بىراق، سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ خىتاي ۋە روسىيە بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلىرىنى كۈچەيتىشى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرىنىڭ بۇ قېتىملىق زىيارىتىنىڭ مۇھىم نۇقتىسى ئىكەن. دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى يەنە يېڭىدىن يۈكسىلىۋاتقان كۈچ خىتاينىڭ ئوتتۇرا شەرقتە ئامېرىكىدىن تەسىر تالىشىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتىپ، رايوندىكى دۆلەتلەرنىڭ تەرەپ تاللاشقا مەجبۇر بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ئېيتتى.
ئامېرىكىنىڭكى ئوتتۇرا شەرقتىكى مەنپىتى بۇرۇنقىدەك كۈچلۈك ئەمەس ئەمدى ئەمما ئامېرىكا بۇ رايوندىكى ئىسرائىل دۆلىتىنىڭ مەنپىتىنى قوغداش ئەنئەنىۋى سىياسەت بولۇپ كەلگەن. شۇنىڭغا ئامېرىكا ئوتتۇرا شەرق رايونىدا يەنە سىياسەتنى ئېلىپ بارىدۇ ئەمدى. خىتايمۇ بۇ رايوندا ئامېرىكىغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن بۇ يەردىكى دۆلەتلەرنى يېنىغا ئېلىشقا تىرىشقاچقا، بۇ رايوندىكى دۆلەتلەر يا ئامېرىكىنى تاللاش يا خىتاينى تاللاش دېگەندەك قىيىن بىر ئەھۋالغا چۈشۈپ قالىدۇ ئەمدى.
ئەل جەزىرە تېلېۋىزىيەسى تورىمۇ بۇ ھەقتىكى ماقالىسىدە ئامېرىكىنىڭ رايوندىكى مەۋجۇتلۇقىنىڭ ئاساسلىق سەۋەبىنىڭ خىتايغا تاقابىل تۇرۇش بولۇپ قالغانلىقىنى بايان قىلغان ئۇلار ماقالىسىدا ئۆتكەن يىگىرمە يىلدا ئامېرىكا نېفىت ۋە تەبىئىي گاز ئىشلەپچىقىرىشنى كېڭەيتكەنلىكتىن ئېنېرگىيە جەھەتتە ئاساسەن مۇستەقىل بولدى شۇڭا ئۇ ئەمدى پارس قولتۇقى دۆلەتلىرىنىڭ نېفىتىگە ئۇنچە موھتاج بولماسلىقى مۇمكىن

شاڭگرىلا مۇنبىرى مەجلىسىدە ئامېرىكا-خىتاي مۇناسىۋىتى تەبىئىي رەۋىشتە مۇھىم نۇقتىلاردىن بولدى ھەمدە بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك بىر قاتار مەسىلىلەر مۇھاكىمە تېمىسى بولدى. شۇنىڭ بىلەن بىرگە خىتاي دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى لى شاڭفۇنىڭ ئامېرىكا بىلەن توقۇنۇشۇپ قېلىشتىن كۆرە، ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى مەسىلىلەرنى سۆھبەت يولى ئارقىلىق ھەل قىلىش تەكلىپىنى ئوتتۇرىغا قويۇشى بىلەن خىتاينىڭمۇ ئۆز ئالدىغا ئەندىشە قىلىۋاتقان كۆپلىگەن يارىلىرىنىڭ بارلىقى ۋاسىتىلىك ھالدا مەلۇم بولدى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ئاسىيا قىتئەسى ۋە تىنچ ئوكيان بويىدىكى يىگىرمە سەككىز دۆلەتنىڭ ئەڭ چوڭ ھەربىي بىخەتەرلىك مەجلىسى بولغان شاڭگرىلا مۇنبىرى ئىككى مىڭ ئىككىنچى يىلدىن بۇيان سىنگاپوردىكى شاڭگرىلا مېھمانخانىسىدا ئۆتكۈزۈلۈۋاتقانلىقى ئۈچۈن بۇ مۇنبەرنىڭ نامى شۇ مېھمانخانىنىڭ نامىدا ئاتىلىپ كەلمەكتە. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق مۇنبەرگە دۇنيادىكى ئەللىككە يېقىن مەملىكەتكە ۋاكالىتەن ئالتە يۈزدىن كۆپرەك ۋەكىللەر ئۆمىكى قاتناشقان بولۇپ، بۇنى ھەقىقەتەنمۇ بىر قېتىملىق چوڭ خەلقئارا سۆھبەت مۇنبىرى دېيىش مۇمكىن. بۇ يىلقى مۇنبەر ئىككىنچى ئىيۇندا باشلىنىپ، تۆتىنچى ئىيۇن ئاخىرلاشقىچە بولغان ئارىلىقتا ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتكە دائىر مەسىلىلەر ۋاسىتىلىك ياكى بىۋاسىتە ھالدا يىغىننىڭ مەركىزىي تېمىلىرىدىن بولدى. ئاۋسترالىيە باش مىنىستىرى ئانتونىي ئالبانېز ئىككىنچى ئىيۇن كۈنى بۇ قېتىملىق يىغىننىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا سۆز قىلغاندىمۇ بۇ ئەھۋالنى ئالاھىدە تەكىتلىدى. ئۇنىڭ سۆزلىرىدىكى سۆھبەت ھەققىدىكى تەقەززالىق نۆۋەتتە بارغانسېرى روشەن بولماقتا. چۈنكى قايتۇرۇۋالغىلى بولمايدىغان بەزى ھەرىكەتلەر ھەمدە بۇنىڭغا قايتۇرۇلغان ئىنكاسلار بىز ئويلىغاندىنمۇ ئېغىر بولغان ئاقىۋەتلەرنى پەيدا قىلىشى، شۇنداقلا دۇنيانى ۋەيران قىلىۋېتىشى مۇمكىن دېگەن قۇرلار دەل مۇشۇ خىل رېئاللىققا قارىتا ئېيتىلغان ئىدى. گەرچە يېقىندا خىتاي تەرەپ ئامېرىكا مۇداپىئە مىنىستىرلىقى ئوتتۇرىغا قويغان ئىككى تەرەپ مۇداپىئە مىنىستىرلىرىنىڭ يۈزتۇرانە ئۇچرىشىشى ۋە سۆھبەتلىشىشى ھەققىدىكى تەكلىپنى رەت قىلغان بولسىمۇ، بۇ قېتىمقى شاڭگرىلا مۇنبىرىدە بۇ ھال كۆرۈنۈشكە بولسىمۇ ئەمەلگە ئاشتى. ئامېرىكا مۇداپىئە مىنىستىرى لويىد ئاستىن ۋە خىتاينىڭ مۇداپىئە مىنىستىرى لى شاڭفۇ يىغىن زالىدا قول ئېلىشىپ كۆرۈشتى. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ ئىككىنچى ئىيۇندىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، شۇ كۈنى لويىد ئاستىن زىياپەتتىن كېيىن لى شاڭفۇ بىلەن قىسقا سۆھبەتتە بولغان. گېنېرال لويىد ئاستىن ئۈچىنچى ئىيۇندا يىغىن ئەھلىگە سۆز قىلىپ، تەيۋەن مەسىلىسىنىڭ ئاددىي مەسىلە ئەمەسلىكىنى تەكىتلىدى. ئۇ سۆزىدە تەيۋەن ئۈچۈن پارتلىغان ئۇرۇشنىڭ ئاقىۋىتى بەكمۇ ئېغىر ھەمدە ۋەيران قىلىش خاراكتېرىدە بولىدىغانلىقىنى ئەسكەرتىش بىلەن بىرگە، ھازىرقى زىددىيەت قاش بىلەن كىرپىك ئارىلىقىدا ئەمەس، ساقلانغىلى بولمايدىغان دەرىجىدىمۇ ئەمەس. ھازىرقى ۋەزىيەتتە زىددىيەت سوزۇلۇپ كېتىۋاتىدۇ، بىز ھېچ بولمىغاندا مۇشۇ ھالەتنى ساقلاپ قالغىنىمىز تۈزۈك، دېدى. ئۇ يەنە تەيۋەن بوغۇزىدىكى تىنچلىق ۋە مۇقىملىقنىڭ خەلقئارا سودا يولى ۋە تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ راۋانلىقى ئۈچۈن ئاچقۇچلۇق رول ئوينايدىغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ، بۇ جايدا توقۇنۇش ئەۋج ئالسا، بۇنىڭ ئاقىۋىتى نۇرغۇن ساھەنى ۋەيران قىلىۋېتىدۇ، دېدى. شۇ قېتىملىق قىسقىغىنە ئۇچرىشىشتىن كېيىن خىتاي مۇداپىئە مىنىستىرى لى شاڭفۇ ئۆزىگە بېرىلگەن سۆز نۆۋىتىدە بىز قارشىلىشىشتىن كۆرە سۆھبەتلىشىش كۆپ ئەۋزەل دەپ قارايمىز دېگەن مەزمۇندىكى بايانلىرىنى شەرھلىدى. ئۇ ئۆزىنىڭ شى جىنپىڭ تاپشۇرغان كۆرسەتمىلەرنى ئورۇنلاۋاتقانلىقىنى ئىشارە قىلغاچ، رەئىس شى جىنپىڭ قارشىلىشىشتىن سۆھبەت ئەلا، ئىتتىپاقلىق ئورنىتىشتىن شېرىكلىشىش ئەلا، نۆللۈك ئاقىۋەتتىن ھەر ئىككى تەرەپنىڭ نەپ ئالغىنى ئەلا دەپ قارايدۇ، دېدى. بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا، ئاسىيا تىنچ ئوكيان بىخەتەرلىك تەقرىزى ژۇرنىلىنىڭ ئوبزورچىسى جېيمىس كىرابترېي بۇنىڭ تاسادىپىي ئوتتۇرىغا چىقىپ قالغان پىكىر ئەمەسلىكىنى تەكىتلەيدۇ. ئۇنىڭ قارىشىچە، ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدا يېقىنقى مەزگىللەردە قايتىۋاشتىن سۆھبەتلىشىش ھەققىدە پىكىرلەر ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان بولۇپ، ئىككى تەرەپنىڭ ئالاقىدار خادىملىرى يۈزتۇرانە ئۇچراشقاندا بۇ مەسىلە ئوتتۇرىغا قويۇلغان. گەرچە بۇنىڭ نۆۋەتتىكى دەرىجىسىگە ھازىرچە بىر نەرسە دېگىلى بولمىسىمۇ، ھەر ئىككى تەرەپ ۋاقتىنچە توقۇنۇشتىن كۆرە سۆھبەتكە بەكرەك مايىللىقىنى ئىپادىلىگەن. ئامېرىكا خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت بۇ يىلقى يىغىندىمۇ ئانچە راۋان مەنزىرىنى نامايان قىلمىدى. ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت ئەمەلىيەتتە ئۆتكەن يىلقى شاڭگرىلا يىغىنىدىن بۇيانلا ئانچە راۋان بولۇپ باقمىغان.

شۇنداقلا يېقىن كەلگۈسىدە ئىككى دۆلەتنىڭ ئالىي رەھبەرلىرى ئايرىم ئۇچراشسا، بۇ خىل توقۇنۇش ۋەزىيىتىنىڭ تىنچلىققا ئايلىنىشىغا بىر نەرسە دېگىلى بولمايدۇ. بۇ قېتىمقى شاڭگرىلا مۇنبىرى جەريانىدا رەسمىي يىغىندىن باشقا يەنە مۇتلەق يېپىق شەكىلدىكى كۆپلىگەن ئايرىم ئۇچرىشىشلار بولدى. بۇلاردا قانداق مەسىلە مۇھاكىمە قىلىندى؟

شۇنىڭدەك قوش ئۆلچەم ئۇسۇلىنى قوللىنىپ بىر قىسىم ئاز ساندىكى مەملىكەتلەرنى بوزەك قىلىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالغان. گەرچە ئۇ بىرەر مەملىكەتنىڭ نامىنى تىلغا ئالمىغان بولسىمۇ، ئۇ ئېيتىۋاتقان بەزىلەر دېگەن ئاتالغۇنىڭ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە قارىتىلغانلىقى ئۇنىڭ سۆزلىرىدىكى بەزىلەر ھەربىي بازىلىرىنىڭ سانىنى كۆپەيتىپ، ھەربىي يۈكسىلىشنى ئاشۇرۇۋاتىدۇ. شۇنداقلا دۈشمەن ياساپ توقۇنۇش پەيدا قىلىۋاتىدۇ. ئوت ئۈستىگە ياغ چېچىش، سۇنى لېيىتىپ بېلىق تۇتۇش دېگەنلەر ئۇلارنىڭ دائىملىق ئادىتىگە ئايلىنىپ قالدى دېگەن جۈملىلەردىن مەلۇم بولغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇنىڭ بەزىلەر ئۆزى خالىغان يوسۇندا باشقىلارنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىۋاتىدۇ. تەيۋەن مەسىلىسى ئەمەلىيەتتە دۆلىتىمىز ئۈچۈن يادرونىڭ يادروسى بولغان مەسىلىدۇر. بىز ئىزچىل خەلقئارا مەسىلىلەرنى توقۇنۇش يولى بىلەن ئەمەس، ئەكسىچە ماداراچىلىق ۋە سۆھبەت ئارقىلىق ھەل قىلىشنى تەشەببۇس قىلىپ كېلىۋاتىمىز. شۇڭا ھازىر سۆھبەتلىشىش توقۇنۇشتىن ئەلا، دېگەن. ۋاشىنگتوندىكى مۇستەقىل سىياسىي ئانالىزچى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئىلشات ھەسەننىڭ قارىشىچە، شى جىنپىڭ رەئىسلىكىدىكى مەركىزىي ھەربىي ئىشلار كومىتېتىنىڭ بىۋاسىتە باشقۇرۇشىدا ئىش كۆرىدىغان خىتاي مۇداپىئە مىنىستىرلىقىنىڭ مىنىستىرى بولغان لى شاڭفۇنىڭ بۇ سۆزلىرى بىردەك شى جىنپىڭنىڭ كۆرسەتمىلىرىنى يەتكۈزۈشتىن باشقا نەرسە ئەمەس. ئۇ بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، خىتاينىڭ بۇ خىل قىسمەن ھالدىكى مەۋقە ئۆزگەرتىپ، تىنچلىقنى ھىمايە قىلغۇچى قىياپىتىگە كىرىپ. ئېلىشىنى ۋاقتىنچە ئۆزىنى ئوڭشىۋېلىشقا ۋاقىتنى قولغا كەلتۈرۈش ھىيلىسى، دەپ قارايدىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ. ھەم بۇنىڭ بىرىنچىسىغا قويىدىغىنىمىز ئۇكرائىنىيە ئۇرۇشى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇكرائىنىيەغا رۇسنىڭكى تاجاۋۇزى ۋە بۈگۈنكى كۈندە رۇسنىڭ پاتقاققا پېتىپ قېلىشى، بۇ پاتقاققا پاتقاننى پۈتۈن دۇنيا كۆزىتىشى بىلەن بىرگە خىتاي ئەڭ يېقىن كۆزىتىۋاتقان بىر ئۇرۇش دېسەك خاتالاشمايمىز، رۇسنىڭ مەغلۇبىيىتى ئېنىق كۆرۈنگەندىن كېيىن خىتايغا بىر چوڭ ئاگاھ بۇ. مانا دېگەن ۋاقتىدا ئۆزى ئەگەر تايۋانغا ھۇجۇم قىلسا، شۇنىڭغا ئوخشاش بىر خىل ئەھۋالدا قالىش، ھەتتاكى بەلكىم ئۇنىڭدىنمۇ بەتتەر بىر يامان ئەھۋالدا قېلىش ئېھتىمالى كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇ. بۇ بىرىنچى سەۋەب. ئىككىنچىدىن، ئۇكرائىنىيەنىڭ بۇ تاجاۋۇزغا ئەگىشىپ، بولۇپمۇ ئۇنىڭدىن بۇرۇن ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقى ۋە خىتاينىڭكى ماۋۇ ۋايرۇس مەسىلىسى بىلەن ئامېرىكا، غەرب دۇنياسى بۇ يەردە خىتايدىن مەسئۇلىيەت سۈرۈشتۈرۈشنى تەلەپ قىلدى. مەيلى ئۇيغۇر قىرغىنچى، مىللىي قىرغىنچىلىقنىڭكى قاتىللىرىنى بولسۇن جازالىدى ۋە ئۇنىڭغا جاۋابكارلىقنى سۈرۈشتۈرگەندە خىتاي بۇنىڭغا ئۆزىنىڭكى مەيلى بويىچە ماڭىۋەردى. شۇنىڭ بىلەن توختىماي ھەر خىل جازالار باشلاندى. چەكلىمىلەر، جازالار جىق قويۇلغانلىقىدىن، بۇ جەھەتتىمۇ خىتاي ھازىر تېخنولوگىيەدىمۇ ئاسقاشقا باشلىدى. ئۈچىنچىسى ئەمدى ئىقتىسادىي جەھەتتىكى چەكلىمە ۋە جازالار. بۇنىڭدىمۇ خىتاينى ئىقتىسادىي جەھەتتىن تېخىمۇ ئوسال ئەھۋالغا چۈشۈردى. خىتاينىڭ ئىقتىسادى ھازىر ناھايىتى تۆۋەن. تەرەققىياتى بولۇپمۇ يىللىق دارامەت مىللىي كىرىمى تۆۋەنلەپ ماڭدى. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي ئىقتىسادىي جەھەتتە ئاقساشقا باشلىدى. ئۇنىڭغا قوشۇلۇپ نامراتلاشقان خەلقى خىتاينىڭ ۋە باشقا ئەركىنلىك ئىزلەيدىغان تىبەت، ئۇيغۇر، خوڭكوڭلۇقلار قارشىلىقنىڭ كۈچلىشىگە ئەگىشىپ خىتاي ھۆكۈمىتى تېخىمۇ توسالغۇلارغا ئۇچراۋاتىدۇ، تېخىمۇ كۆپلىگەن قىينچىلىقلارغا ئۇچراۋاتىدۇ. بۇنداق بىر ئەھۋالدا خىتاي ئۆزىنىڭكى ئۇ بۇرۇنقىدەك ئويلىغىنىدەك ئەمەسلىكىنى ھېس قىلدى. بۇ مېنىڭچە بۇدا قېتىمقى لي شاڭفۇنىڭكى تۇيۇقسىزدىن ئازراق بوشاپ قېلىشىنىڭكى بىر ئارقا كۆرۈنۈشى دەپ قارايمەن. ئەمما لي شاڭفۇنىڭ شاڭگرىلا مۇنبىرىدىكى بۇ سۆزلىرىنى بىر قىسىم خىتاي مۇتەخەسسىسلەر ئانچە قارشى ئالمىغانلىقى مەلۇم. تەيۋەندىكى دۆلەت مۇداپىئەسى ۋە بىخەتەرلىك مەركىزىنىڭ مۇۋەققەت مۇئاۋىن مۇدىرى شېن مىڭشى بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، رەئىس شى جىن پىڭ كۆرسىتىپ ئۆتتى.

بۇ ئۇيغۇر رېستورانلىرى شۇ جايلاردىكى ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ مۇھىم يىغىلىش سورۇنى بولۇپلا قالماي، ھەر خىل خېرىدارلارغا مەززىلىك ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى تائام مەدەنىيىتى بىلەن تەڭ ئۇيغۇر تارىخى ۋە مەدەنىيىتىنى تونۇشتۇرۇشتەك ئەھمىيەتلىك روللارنىمۇ ئويناپ كەلمەكتە. ھالبۇكى، يېقىنقى مەزگىللەردىن بۇيان بىر ئەمەس بىر قانچە دۆلەتلەردىكى ئۇيغۇر رېستوران خوجايىنلىرىنىڭ ئىنكاس قىلىشىچە، ئۇلارنىڭ رېستورانى گەرچە بارغانچە خېرىدارلارنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشىۋاتقان، بولسىمۇ، نامەلۇم كىشىلەر ياكى خىتايلار تەرىپىدىن سەۋەبسىز پاراكەندىچىلىككە، ھەتتا ھۇجۇمغا ئۇچراش ئەھۋاللىرىمۇ يۈز بەرمەكتە ئىكەن. چەت ئەللەردە ئۇيغۇرلارنى تونۇتۇشتا كۆۋرۈكلۈك رول ئويناۋاتقان بۇ ئۇيغۇر رېستورانلىرى كىملەرنى راھەتسىز قىلىۋاتقان بولۇشى مۇمكىن؟ بۇ ھەقتىكى ئىنكاسلار ھەققىدە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە تەييارلىغان پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولسۇن.
ئۇيغۇرلار تەرىپىدىن چەت ئەللەردە ئېچىلغان چوڭ-كىچىك ئۇيغۇر ئاشخانىلار ۋە رېستورانلار شۇ دۆلەت ياكى شەھەرلەردىكى ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ يىغىلىش ئورنى ھەمدە ئىجتىمائىي قورغىنى بولۇپ كەلدى. بۇ رېستورانلار يەنە ئۇيغۇر تائام مەدەنىيىتى ھەمدە رېتسېپلىرىنى ئەۋلادمۇئەۋلاد ساقلاپ قېلىش، داۋاملاشتۇرۇش شۇنداقلا ئۇنى دۇنياغا تونۇتۇشتەك بەلگىلىك ئىجتىمائىي مەسئۇلىيەتنى تەڭ ئېلىپ بارماقتا.

بولۇپمۇ ئۇيغۇر مەسىلىسى بويىچە ئاكتىپ پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان كىشىلەر رېستوران تىجارىتىگە قەدەم قويغاندا ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر سىياسىي ئاكتىپلىق سالاھىيىتى بىلەن رېستورانلىرىنى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەركىنلىك ئىرادىسىنى نامايەندە قىلىدىغان مۇنبەرگە، ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيەت ۋە كىملىكىنى كۆرسىتىدىغان سەھنىگە ئايلاندۇرماقتا. ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى گوللاندىيەنىڭ روتتېردام شەھەر مەركىزىدە ئېچىلغان ئۈرۈمچى رېستورانى كېيىنكى يىللارغا كەلگەندە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى گوللاندىيەگە تونۇشتۇرۇش سورۇنى ۋە خەلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتلىرى ئۆتكۈزۈلىدىغان سورۇنغا ئايلانغانىدى. بۇنىڭ نەتىجىسىدە ئۈرۈمچى رېستورانى گوللاندىيە ۋە باشقا خەلقئارالىق مەتبۇئاتلاردا كۆپلەپ تونۇشتۇرۇلغانىدى. مەلۇم بولغىنىدەك، گوللاندىيەدىكى ئۈرۈمچى رېستورانىنىڭ خوجايىنى زەينىدىن تۇرسۇن بىر رېستوران خوجايىنى بولۇپ قالماستىن، بەلكى يەنە چەت ئەلدە ئاكتىپ پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان ئۇيغۇر پائالىيەتچىلەرنىڭ بىرى ئىدى. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان زەينىدىن ئەپەندى ئۇيغۇر تائاملىرىنىڭ بارغانچە كۆپ كىشىلەرنىڭ ياخشى كۆرۈشىگە ئېرىشىۋاتقانلىقىنى، خېرىدارلارنىڭ يالغۇز ئۇيغۇر تائاملىرىدىن ھۇزۇرلىنىش ئۈچۈنلا ئەمەس، بەلكى ئۇيغۇرلارنى ۋە ئۇلار دۇچ كېلىۋاتقان قىيىن ۋەزىيەتنى چۈشىنىش ئۈچۈنمۇ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ يەنە ئۈرۈمچى رېستورانىنىڭ ئۇيغۇر تائاملىرىدىن ھۇزۇرلىنىدىغان يېمەك-ئىچمەك سورۇنىدىن ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى تونۇشتۇرىدىغان جانلىق بىر مۇزېيغا ئايلىنىۋاتقانلىقىنى، ئۆزىنىڭ ھەر كۈنى خېرىدارلارغا ياخشى مۇلازىمەت قىلغاندىن سىرت يەنە ئۇيغۇرلارنى تونۇشتۇرۇشتەك بىر مۇھىم ۋەزىپىنىمۇ ئادا قىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. بولسا ئۆزىمىزنىڭ مەدەنىيىتىنى بىر سەنلەشتۈرەيلى دېگەن نىيەت بىلەن بۇ رېستوراننى ئېچىپ قالدۇق بۇنى ئېچىپ. چۈنكى گوللاندىيەلىكلەر مەسىلەن ئۇيغۇرلاردا مۇھىم بىر مەسىلە كۆرۈلگەن كۈنى ئىككىمىز بىلەن كېلىشىۋالىدۇ. بىر ئۈستەلگە بىردىن سۆزلىگەندە ھەممىمىز بىللە ئاڭلايلى بىر يەردە ئولتۇرۇپ قان كەلگەندەك بىز يىغىن بولۇپ قالىدۇ ئۇ يەردە چۈ. بىزنىڭكى بۇ كۈلتۈر بەك مۇھىمكەن. بۇ مەدەنىيەتنىڭ كۈچى. شۇ ھېلىقى بىز نامايىش قىلىپ تەشۋىق تارقاتقاندىنمۇ بىر مۇھىم رولنى ئويناۋاتىدۇ. ھالبۇكى، دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدا ئېچىلغان ئۇيغۇر رېستورانلىرىغا ئوخشاشلا، گوللاندىيەدىكى ئۈرۈمچى رېستورانىمۇ ئاشپەز، خام ئەشيا، بازار ۋە باشقا تۈرلۈك قىيىنچىلىقلاردىن سىرت يەنە نامەلۇم قارا قوللارنىڭ ھۇجۇمى ھەمدە پاراكەندىچىلىكىگە ئۇچراشتەك ئەھۋاللارغىمۇ دۇچ كەلگەن. مېنىڭ رېستورانىمغا سالغان قولىغا ئايدا بىر قېتىم دېسەم بولىدۇ. ئۇ يەردە چىقىپ ئۆتۈپ قالغان بىر تەرەققىي قىلىپ تەكشۈرۈلۈش ئېلىپ بېرىپتۇ، شۇڭا بۇ ھەق توغرىلىق ئارتۇق سۆزلىمەيسەن، دېدى مېنى. مېنىڭ رېستورانىمغا تەگكەن ئەمەس، مانا يەنە شۇ ئىشلارغا ئارىلىشىپ قالغان خىتايمۇ باردۇ. ئەمدى بۇنىڭ بولا، ئانا مانا رېستورانچىلىق پەقەت بىزنىڭ تامىقىمىزنى يە، پۇلىغا يە، يەنە بىزنىڭ دەۋالىرىمىزنى ئايلاپ چىقىتىدىغان مۇنداق بىر ئورۇن بولغاندىكىن، بۇلارغا ناھايىتى راھەتسىز بولىدىغىنى بۇكەن.
زەينىدىن ئەپەندى ۋە باشقا رېستوران ئىگىلىرى، شۇنداقلا بىر قىسىم ئۇيغۇر پائالىيەتچىلەر بۇ سىرلىق ھۇجۇملارنىڭ ئارقىسىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قارا قولى بارلىقىدىن گۇمان قىلسىمۇ، ئەمما بۇ قارا قوللارنىڭ ھەقىقىي كىملىكى ھازىرغىچە سۇ يۈزىگە چىقمىغان ئىكەن. زەينىدىن ئەپەندى يېقىندا ئۈرۈمچى رېستورانى جايلاشقان كوچىنىڭ دەل ئۇدۇلىغا، يەنى ئارىلىقى بىر يۈز ئەللىك مېتىرغىمۇ يەتمەيدىغان بىر ئورۇننى مەلۇم بىر خىتاي جەمئىيىتى ئىجارىگە ئېلىپ، لوزۇنكا ئېسىۋالغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. مېنىڭ رېستورانىمنىڭ ئۇدۇلىغا بىر جۇڭگو مەدەنىيەت كۇلتۇر مەركىزى دەپ بىر ئۆينى كىرا قىلدى بۇلار. مېنىڭ رېستورانىمنىڭ ئىشىكىدىن يۈز ئەللىك مېتىر سانىساق شۇ يۈز ئەللىك مېتىر ئەتراپىدا. قارىساڭىز بىر ئىككى خىتاي شۇ ئىچىدە قاراپ ئولتۇرىدۇ. يىگىرمە تۆت سائەت ئىش كۈشلۈك دەپ ئويلايمەن مەن. بىزنىڭ شۇ چەت ئەلدىكى سىياسىي داۋا قىلىۋاتقان بەزى تەشكىلات رەھبەرلىرى بولسا كەلسىلا كېلىدىغىنىنى قانداق ئۇقىدىغىنىنى

ياپونىيەدە روزى كاۋاپخانىسى ناملىق ئىككى جايدا ئۇيغۇر رېستورانى ئاچقان رېستوران خوجايىنى ۋە ئاكتىپ پائالىيەتچى خەلمەت روزى ئەپەندى ھەر ئىككى رېستورانىغا ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايراق ئاسقان ئىكەن. مەزكۇر رېستوراننىڭ تاماق تىزىملىك دەپتىرىنىڭ بىرىنچى بېتىدە مەخسۇس ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقى تونۇشتۇرۇلغان ئىكەن. تاماق تىزىملىكىدە بۇ رېستوراندىكى تائاملارنىڭ پەقەتلا ئۇيغۇرلارغا خاس تائاملىقى ئەسكەرتىلگەن بولۇپ، ئۇيغۇر لەغمىنى، ئۇيغۇر كاۋىپى، ئۇيغۇر پولۇسى دېگەندەك ئۇيغۇر نامى بىلەن ئاتالغان تائاملار ئالاھىدە گەۋدىلەندۈرۈلگەن ئىكەن. ئاۋۇ چىبا ئۆلكىسىنىڭ ئورنى بەك ياخشى، جۇ ئىككىلىسى.

تورغا بىر چىقىرىپ باقاي دېدىم مەن دەپ بۇ گەپنى جاپان تويتېر ۋە فېيسبوكلارغا چىقارغان ئىدىم ياپونلار ھەممىسى بۇ بۇ بىر خىل قانۇنغا خىلاپ ئىش بۇ سودىغا نېمىلىق تەسىر يەتكۈزىدىغان ئىش بۇ بۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك بۇلار ئۇيغۇرلار شەرقىي تۈركىستانلىقلار تىرىشىڭلار بىزلەر قوللايمىز دېگەندەك مۇنداق ئىنكاسلار شۇنداق ياخشى كەلدى روزى تىرىشقىن دەپ ئاندىن كېيىن ئاشۇ دۇكانغىچە كېلىپ تاماقلارنى يەپ، مەدەت بېرىپ، ئاساس ئورۇننى ياخشى پىلان بېرىپ ياپقىنىمغا. ئاكتىپ پائالىيەتچى ۋە رېستوران خوجايىنلىرىدىن بولغان زەينىدىن ئەپەندى بىلەن خەلمەت ئەپەندىلەرنىڭ تەكىتلىشىچە، چەت ئەللەردە ئۇيغۇر رېستورانىنى يۈرۈشتۈرمەك ھەر خىل قىيىنچىلىقلارغا ۋە رىقابەتلەرگە دۇچ كەلسىمۇ، ئەمما ئۇيغۇر رېستورانلىرى ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تىنچ يول بىلەن خەلقئاراغا ئاڭلىتىشتىكى بىر يۇمشاق ئەندىزە بولالايدىكەن.

بولسا، بىز ئۇنى يەنە خىتايغا تۇتتۇق دە، مېنىڭكىنى بىز چېقىۋېتىپ باراتتى. مەسىلەن، گوللاندىيەدە مېنىڭ رېستورانىمنىڭكى ئۇچراۋاتقان مۇشۇ پروبلېمىلاردىن ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىسى چەت ئەلدىمۇ ياخشى ئەمەسكەن دېگەن بىر تۇيغۇنى بەردى. چۈنكى گوللاندىيەدىمۇ خىتاي ساقچى ئورۇنلىرى چىقتى، نۇرغۇن نەرسىلەر ئاشكارا بولاۋاتىدۇ. شۇڭا

ھەمدە جازا لاگېرلىرىدىكى تەن جازاسى، جىنسىي زوراۋانلىق، مەجبۇرىي ئەمگەك قاتارلىقلار ھەققىدە گۇۋاھلىق بەرگەن. يىغىن ھەققىدىكى تەپسىلاتلارنى گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر. ئالتىنچى ئىيۇن كۈنى فىنلاندىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن. يىغىنغا فىنلاندىيە پارلامېنتى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ رەئىسى ئىنكا ھوپسو خانىم رىياسەتچىلىك قىلغان.

بۈگۈن فىنلاندىيە پايتەختى ھېلسىنكىدىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان قەلبىنۇر سىدىق خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، گۇۋاھلىق سورۇنىغا داخىل بولغان بەزى ھۆكۈمەت خادىملىرى لاگېر شاھىتلىرىنىڭ سۆزلىرىنى كۆزلىرىگە ياش ئېلىپ تۇرۇپ ئاڭلىغان.
پارلامېنتتىكى گۇۋاھلىقىمىز ناھايىتى ياخشى بولدى. شەخسەن مەن ئاشۇنداق ھېس قىلدىمكى، بۇ پارلامېنتقا قاتناشقان ئۇ مەيلى مىنىستىرلار بولسۇن، ئۇنىڭدىكى تاشقى ئىشلار مىنىستىرى، ئاندىن كېيىن سولچىلار بىرلەشمە پارتىيىسى، يېشىللار پارتىيىسى قاتارلىق پارلامېنت ۋەكىللىرى ئاشۇلار قاتناشتى. ئۇلار بىزنىڭ گۇۋاھلىقىمىزنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ناھايىتى تەسىرلەندى. شەخسەن مەن ئاشۇ ئوخشىمىغان ئىككى كامپىدىكى ئۆزۈم بېشىمدىن ئۆتكۈزگەن كۆرگەنلىرىمنى قولامدىكى ئىسپاتلىرىم بىلەن، رەسىملەر ئارقىلىق ئەمەلىي مىساللار بىلەن سۆزلىدىم. ئۇلار ناھايىتى ھېلىقى ئۆزىنىڭكى ياخشى ئىنكاسلىرىنى بىلدۈردى، ھېسداشلىق قىلىدىغانلىقىنى ئىپادىلىدى ھەم ئاشۇلارمۇ كۆزلىرىگە ياش ئالدى. ئاندىن كېيىن بۇلار.
قەلبىنۇر سىدىق خانىم بۇ سورۇندا جازا لاگېرلىرىدا ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا ئائىت پاجىئەلەرنى بايان قىلىش بىلەن بىرگە، ئەركىنلىك ۋە دېموكراتىيەنىڭ ھىمايىچىسى بولغان فىنلاندىيە ھۆكۈمىتىنىڭمۇ خىتاينىڭ جىنايى قىلمىشلىرىنى ئامېرىكا ھەم ياۋروپادىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئېتىراپ قىلغان دۆلەتلەرنىڭ سېپىگە قوشۇلۇشنى تەلەپ قىلغان.
نۇرغۇن سوئاللارنى سورىدى. ھە، مەنمۇ ئۇلاردىن، ھە، مۇشۇ ئامېرىكا باشلىق ياۋروپا دۆلەتلىرىگە ئوخشاش، سۈكۈت تۇرماستىن، مۇشۇ پارلامېنتتا بىر تەسىر كۆرسىتىپ، ئاشۇنداق بىر ۋەتەندە بولۇۋاتقان شۇ زۇلۇمغا بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دېگەن قارارلارنى بېرىشىنى، بىزگە يېقىن ياردەمدە بولۇشىنى ئۈمىد قىلدىم. ئاخىرىدا مەن تەلەپلىرىمنى ئوتتۇرىغا قويدۇم. ئۇلارمۇ ئىشقىلىپ بىزنىڭ بۇ گۇۋالىقىمىزغا ناھايىتى ياخشى ئىنكاسلارنى بىلدۈرۈپ، ياخشى ۋەدىلەرنى بەردى. چوقۇم قولىمىزدىن كېلىشىچە زور تىرىشچانلىق كۆرسىتىمىز. ئەمما كەچۈرۈم سورايمىز. بىزمۇ بىر ياۋروپا دۆلەت بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بۇنىڭغا سۈكۈت تۇرۇۋاتىمىز ھەقىقەتەن. ئەمما بىز تىرىشىمىز، دېدى. ناھايىتى ياخشى بولدى.
بۇ قېتىمقى گۇۋالىق بېرىش يىغىنىنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلەن فىنلاندىيە پارلامېنتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى بىرلىكتە ئۇيۇشتۇرغان. يىغىنغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ پارلامېنتلار ئارا ئالاقە ئىشلىرىغا مەسئۇل خادىمى مارىلېنا شتېگباۋېر خانىممۇ قاتناشقان. ئۇ ھېلسىنكىدىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا، شەرقىي تۈركىستاندا داۋام قىلىۋاتقان زۇلۇملار توغرىسىدىكى گۇۋاھلىق بېرىش پائالىيەتلىرىنىڭ ئەمەلىيەتتە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ياۋروپادا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇش پروگراممىسىنىڭ بىر تەركىبىي قىسمى ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالدى.

مەقسىتىمىز فىنلاندىيە ھۆكۈمىتىگە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ئىدى. بۈگۈن يەنە مۇشۇ مەقسەتتە بىر يۈرۈش پائالىيەتلەرنى داۋام قىلدۇرۇۋاتىمىز. شەرقىي تۈركىستاندا داۋام قىلىۋاتقان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى فىنلاندىيەنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرگە ئېتىراپ قىلدۇرۇش ئەمەلىيەتتە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ياۋروپاغا قارىتىلغان مۇھىم بىر پائالىيەت پروگراممىسى ھېسابلىنىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، بىز شەرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇملارغا ھېسداشلىق قىلىدىغان پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن ھەمكارلىق ئورنىتىش ئۈچۈنمۇ ھەرىكەت قىلىۋاتىمىز. گۈلباھار خاتىۋاجى خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇلار ھېلسىنكىغا بەشىنچى ئىيۇن كۈنى يېتىپ كەلگەن بولۇپ، ئالتىنچى ئىيۇن كۈنى پارلامېنتتا گۇۋاھلىق بەرگەندىن سىرت، بۈگۈن يەتتىنچى ئىيۇن كۈنى يەنە فىنلاندىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىدىمۇ گۇۋاھلىق بېرىدىكەن. ئالتىنچى ئىيۇن ئۇلارنىڭ گۇۋاھلىق سۆزلىرىنى ئاڭلىغان بەزى پارلامېنت ئەزالىرى ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر پاجىئەسىنى ئاڭلاپ ئىنتايىن تەسىرلەنگەنلىكىنى، فىنلاندىيە ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنىڭغا قارىتا تېگىشلىك ئىنكاس قايتۇرمىغانلىقىدىن ئەپسۇسلىنىدىغانلىقىنى ھەمدە بۇندىن كېيىن ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى پارلامېنتتا كۈن تەرتىپكە كەلتۈرۈش ئۈچۈن قولىدىن كېلىشىچە تىرىشچانلىقلار كۆرسىتىدىغانلىقىنى ئىپادە قىلىشقان.
بىز فىنلاندىيەنىڭكى ھېلسىنكى شەھىرىگە بەشىنچى چېسلا كەچتە كەلگەن، تۈنۈگۈن ئالتىنچى چېسلا پائالىيىتىمىزنى باشلىدۇق. تۈنۈگۈن ئالدى بىلەن ئەتىگەن تەرەپتە مۇشۇ ھېلسىنكى شەھىرىدىكى سولچىلار بىرلەشمە پارتىيىسىنىڭكى ۋەكىللىرى بىلەن كۆرۈشتۇق. چۈشتىن كېيىن تەرەپتە پارلامېنتتا گۇۋاھلىق بەردۇق. مانا ھازىر بىز مۇشۇ تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى بىلەن ھازىر كۆرۈشۈپ، ئەمدى مۇشۇ يەردە گۇۋاھلىق بېرىشقا كىرىپ كېتىۋاتىمىز. بۇ ھېلسىنكىدىكى پائالىيەتلىرىمىزمۇ شۇنداق ياخشى، ئۈنۈملۈك، ئۇتۇقلۇق بولۇۋاتىدۇ. مۇشۇ بولۇپمۇ ھېلىقى بىزنىڭكى مۇشۇ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئاياللارنىڭ بېشىغا كەلگەن شۇ زۇلۇمنى ئاڭلىغاندا بىزگە بەك بىر خىل ھېسداشلىق قىلدى. ھەم نۇرغۇنلىغان ۋەدىلەرنى بەردى. بىزمۇ ئۆزىمىزنىڭكى مۇشۇ بېشىمىزدىن ئۆتكەن زۇلۇمنى ئاڭلىتىش ئارقىلىق شۇ خەلقىمىزنىڭ بېشىغا كەلگەن زۇلۇملارنى ئاڭلاتتۇق. بۇلار ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۆزىنىڭكى ئىنتايىن ئەپسۇسلىنىدىغانلىقىنى، قولىدىن كېلىشىچە بىز تەرەپتە تۇرۇپ بىزگە ياردەم قىلىدىغانلىقلىرىنى دېيىشتى. خۇدايىم بۇيرۇسا ئەمدى مۇشۇ پائالىيەتلەرمۇ خەلقىمىزگە بىر پايدىلىق بىر مەنپەئەت ئەپ كەلگۈسى.
مەلۇم بولغىنىدەك ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنىدىن يىگىرمە توققۇزىنچى كۈنلىرىگىچە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بىر گۇرۇپپا ۋەكىللەر ئۆمىكى فىنلاندىيە پارلامېنتىنى زىيارەت قىلىپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى فىنلاندىيە پارلامېنتىدا ئېتىراپ قىلدۇرۇش ئۈچۈن بىر قاتار پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بارغان ئىدى. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! جازا لاگېرلىرى شاھىتلىرىنىڭ فىنلاندىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە گۇۋاھلىق بەرگەنلىكىگە دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا باشچىلىقىدىكى ھەيئەت بەشىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدىن باشلاپ لاتىن ئامېرىكىسىدىكى بىرازىلىيە، ئارگېنتىنا، چىلى، كوستا رىكا قاتارلىق دۆلەتلەردە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئاڭلىتىش پائالىيىتىنى باشلىغان ئىدى. قۇرۇلتاي رەئىسى دولقۇن ئەيسانىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇلار نۆۋەتتە بۇ دۆلەتلەردىكى ئاخىرقى بېكەت بولغان كوستا رىكاغا يېتىپ كېلىپ، دىجىتال دۇنيادا ئىنسانىي ھەق ھوقۇقلار ناملىق خەلقئارالىق مۇھاكىمە يىغىنىغا قاتنىشىۋاتقان بولۇپ، يىغىندا ئۇلار ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋەزىيىتى ھەققىدە دوكلات بەرگەن بولۇپ، ئۇلارنىڭ دوكلاتى يىغىندا مۇزاكىرە قىلىنغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ھەيئىتى بىرازىلىيە، ئارگېنتىنا، چىلى قاتارلىق دۆلەتلەردىكى زىيارەتلىرىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاخىرلاشتۇرۇپ، ئالتىنچى ئاينىڭ تۆتىنچى كۈنى لاتىن ئامېرىكىسى ئەللىرىگە قاراتقان زىيارىتىنىڭ ئاخىرقى بېكىتى بولغان كوستا رىكاغا يېتىپ كەلگەن. ئۇلار كوستا رىكا پايتەختى سان خوزېدا بەشىنچى ئىيۇن كۈنى باشلانغان ۋە بىر ھەپتە داۋام قىلىدىغان دىجىتال دۇنيادا ئىنسانىي ھەق ھوقۇقلار ناملىق خەلقئارالىق مۇھاكىمە يىغىنىغا قاتنىشىشقا باشلىغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئون مىڭ ئەتراپىدا كىشى قاتناشقان بۇ يىغىندا خەلقئارادىكى قانۇنشۇناسلار ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسى توغرىسىدا مۇزاكىرە ئېلىپ باردى، دېدى. دۇنيادىكى كۆپلىگەن دۆلەتلەرنىڭ بىۋاسىتە قوللىشى ۋە ئىقتىسادىي جەھەتتىكى ياردىمى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن مەزكۇر يىغىنغا دۆلەت رەھبەرلىرى، تونۇلغان سىياسىي ئەربابلار، ئالدىنقى قاتاردىكى سودا سانائەتچىلەر، تەتقىقاتچى ۋە مۇتەخەسسىسلەر، مەشھۇر سەنئەتكارلار، كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ ۋەكىللىرى، تونۇلغان ژۇرنالىستلار ۋە ساخاۋەتچىلەردىن بولۇپ، ئون مىڭ ئەتراپىدا كىشى قاتناشقان يىغىن مەركىزىدە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئۈچۈن مەخسۇس بىر مۇنبەر قۇرۇپ بېرىلگەن. دولقۇن ئەيسا باشچىلىقىدىكى قۇرۇلتاي ھەيئىتى مەزكۇر مۇنبەر ئارقىلىق دۇنيانىڭ ھەرقايسى ئەللىرىدىن كەلگەن ئەربابلارغا خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان تۈركىي خەلقلەرگە يۈرگۈزۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە خىتاينىڭ دىجىتال تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىپ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈپ كەلگەن غەيرىي ئىنسانىي تەقىپلىرى ۋە نازارەت سىستېمىسى ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىش پۇرسىتىگە ئېرىشكەن دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى. بىزنىڭ لاتىن ئامېرىكا زىيارىتىمىزنىڭ ئەڭ ئاخىرقى بېكىتى كوستا رىكاغا يېتىپ كەلدۇق. بۇ دۆلەتتىكى زىيارىتىمىزنىڭ ئاساسلىق مەقسىتى باشقا لاتىن ئامېرىكىسى دۆلەتلىرىگە ئېلىپ بارغانغا ئوخشاش ھۆكۈمەتلەر بىلەن پارلامېنت، ئاممىۋى تەشكىلات، مەتبۇئاتلار بىلەن ئۇچرىشىشتىن باشقا ئەڭ مۇھىم پروگراممىنىڭ بىرسى بۇ يىل كوستا رىكادا ئېچىلىۋاتقان ئون ئىككىنچى نۆۋەتلىك دۇنيانىڭ ئەڭ چوڭ كىشىلىك ھوقۇق دىگىتاللاشقان دۇنيادىكى كىشىلىك ھوقۇق دېگەن تېمىدا ئۆتكۈزۈلگەن بىر يىغىنغا قاتنىشىش. بۇ يىغىنغا. بىۋاسىتە كېلىپ قاتناشقان بىر بەش مىڭغا يېقىن ئىنسان بار، تور ئارقىلىق قاتناشقان يەنە تۆت بەش مىڭغا يېقىن، توپلام ئون مىڭغا يېقىن ئىنساننىڭ قاتنىشى بىلەن ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ناھايىتى چوڭ، دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ كىشىلىك ھوقۇققا مۇناسىۋەتلىك بىر يىغىن. بۇ بىز بۇنىڭدىن يەتتە سەككىز ئاي ئىلگىرى بىر دەۋەت تەكلىپنامە تاپشۇرۇپ ئالغان، بۇ يىغىن جەريانىدا يەنە دۇنيا قۇرۇلتىيى ئۆز ئالدىمىزغا ئايرىم بىر پروگرامما ئورۇنلاشتۇرۇش ئىلتىماسىنى سۇنغان، ئۇمۇ تەستىقلاندى. مەزكۇر يىغىن ئالتىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنىدىن توققۇزىنچى كۈنىگىچە ئۆتكۈزۈلىدىغان بولۇپ، يىغىندا يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردە ئىنسانلار دۇچار بولۇۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى، تور بىخەتەرلىكى، ئاياللار ۋە بالىلارنىڭ ھەق ۋە ھوقۇقلىرى قاتارلىق تېمىلاردا گۇرۇپپىلار بويىچە مۇزاكىرىلەر ئېلىپ بېرىلىدىكەن. دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ يىغىننىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتىنى ئاڭلىتىش ئۈچۈن ناھايىتى ياخشى پۇرسەت بولغانلىقىنى تەكىتلىدى. بۇ ھەم بىزنىڭ ئۈچۈن نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ رەھبەرلىرى بىلەن كۆرۈشۈش، نۇرغۇن مۇشۇ كىشىلىك ھوقۇققا ئائىت ۋە ياكى ئىنسانلارنىڭ نورمال دۇچ كېلىۋاتقان قىيىنچىلىقنى ھەل قىلىش مەسىلىلىرى بولسۇن، ئانىڭدىن كېيىن كومپيۇتېر ساھەسىدە دۇچ كېلىۋاتقان قىيىنچىلىقلار مەسىلىنى قانداق ھەل قىلىش ۋە دىكتاتور رېژىملەر قانداق

كوستا رىكادا چاقىرىلىۋاتقان دىجىتال دۇنيادا ئىنسانىي ھەق ھوقۇقلار ناملىق بۇ يىغىندا خەلقئارا قانۇن بويىچە خىتاينى قانداق جاۋابكارلىققا تارتىش مەسىلىسى توغرىسىدا مەخسۇس مۇزاكىرە يىغىنى بولۇپ ئۆتكەن يىغىندا ئامېرىكا ئەنگلىيە ۋە كوستا رىكادان كەلگەن خەلقئارا قانۇنشۇناسلار ۋە مۇتەخەسسىسلەر قانداق قىلىپ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى خەلقئارا قانۇن بويىچە ھەل قىلىشنىڭ يوللىرى توغرىسىدا مۇھاكىمە ئېلىپ بارغان زۇمرەتاي ئەركىن خانىم مەزكۇر يىغىندا ئۇيغۇر ئېلىدە مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ئىشلەپچىقىرىلغان ماللارنى ئالماسلىق توغرىسىدىمۇ كونكرېت مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلغانلىقىنى بىلدۈردى. شۇڭا بۇ يىغىن ئەمدى ئىنتايىن مۇۋەپپەقىيەتلىك بولدى، چۈنكى بۇ كونكرېت بىر ئىش قىلىش تېمىسى بولغاچقا، نەتىجىسىنى تېخى ئەمدى ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە كۆرىمىز. كوستا رىكا بەش مىليوندىن ئارتۇق نوپۇسقا ئىگە كىچىك بىر دۆلەت بولۇپ، دۆلەت تىلى ئىسپانچىدۇر. كوستا رىكا لاتىن ئامېرىكىسى دۆلەتلىرى ئىچىدە